ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຫວັງ ສຳລັບທຸກທ່ານໂດຍສະເພາະ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະ ເຮັດຫຍັງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ລາຍການຂອງເຮົາກໍຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ພ້ອມກັບນຳສິ່ງດີໆ ມີປະໂຫຍດຫຼາຍຢ່າງມາໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງທຸກໆມື້ ໃນວັນ ແລະ ເວລາດຽວກັນນີ້ ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ຂ້າພະ ເຈົ້າທ້າວສັນຍາຈະມາຢູ່ເປັນເພື່ອນທ່ານຜູ້ຟັງ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ພວກເຮົາທັງສອງມາພ້ອມກັບສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງໂດຍສະເພາະ ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງ ແດ່ ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານນາງປາດຖະໜາຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມ າສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ຈາກທ່າ ນນາງປາດຖະໜາໄດ້ເລີຍ
ເຂົ້າເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາກິນເກືອບທຸກຄາບ ແລະ ເຂົ້າເປັນສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງທີ່ຂາຍດີທີ່ສຸດໃນໂລກ ເພາະເຂົ້າເປັນອາຫານຕົ້ນຕໍທີ່ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍໃນປະເທດຕ່າງໆກິນເປັນປະຈຳ ແລະ ເຂົ້າກໍຍັງກາຍ ເປັນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຄົນເຮົາສ່ວນຫຼາຍຂາດບໍ່ໄດ້ ອາຫານຫຼັກຂອງຄົນລາວເຮົາກໍຄືເຂົ້າ ພວກເຮົາກິນເຂົ້າກັບອາຫານປະເພດຕ່າງໆ ເຂົ້າມີຫຼາຍປະເພດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເຂົ້າຈ້າວ ເຂົ້າໜຽວ ເຂົ້າກ່ຳ ຫຼື ເຂົ້າຈ້າວສີ ນ້ຳຕານ ເປັນຕົ້ນ ແຕ່ລະປະເທດກິນເຂົ້າປະເພດຕ່າງໆທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຄົນລາວເຮົາຈະນິຍົມກິນເຂົ້າໜຽວ ເຂົ້າໜຽວເປັນເອກະລັກຂອງຄົນລາວເຮົາ ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍມີຢູ່ວ່າ ເຮົາຮູ້ບໍ່ວ່າເຂົ້າປະເພດ ໃດທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຂໍແນະນຳວ່າ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານມີຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານຫຼາຍກວ່າໝູ່ ແລະ ຖ້າທ່ານຢາກຈະຖາມອີກວ່າ ການກິນເຂົ້າໜຽວມີຜົນເສຍອັນໃດບໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບອກໄດ້ເລີຍວ່າ ຜົນເສຍບໍ່ແມ່ນເມັດເຂົ້າດອກ ແຕ່ວ່າເປັນເພາະການສີພຸ້ນ ເມັດເຂົ້າປະກອບດ້ວຍຫຼາຍພາກສ່ວນ ເມັດເຂົ້າໜຶ່ງເມັດປະກອບດ້ວຍເຂົ້າເປືອກ ແລະ ເມັດສີຂາວຢູ່ໃນເປືອກນັ້ນ ບັດນີ້ເຮົາມາຟັງນຳກັນເທື່ອ ລະຂັ້ນຕອນ ເປືອກເຂົ້າປະກອບດ້ວຍເປືອກແຂງ ເມື່ອນຳເອົາມາສີ ຫຼື ເອົາມາຕຳ ແລ້ວເຮົາກໍຈະໄດ້ແກບ ເຊິ່ງລະບົບການຍ່ອຍອາຫານຂອງຄົນເຮົານັ້ນບໍ່ສາມາດຍ່ອຍໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງແຍກເມັດເຂົ້າກັ ບແກບນັ້ນອອກຈາກກັນ ສ່ວນເຍື່ອຫຸ້ມເມັດເຂົ້ານັ້ນເປັນສ່ວນທີ່ມີເສັ້ນໃຍ ວິຕາມິນ ແລະ ແຮ່ທາດສູງ ເຍື່ອຫຸ້ມຂອງເມັດເຂົ້າບາງຊະນິດຈະມີສີແດງ ສີນ້ຳຕານ ຫຼື ສີມ່ວງແກ່ ແລ້ວແຕ່ຊະນິດຂອງເຂົ້າເນາະ ພາ ກສ່ວນຕໍ່ໄປຂອງເຂົ້າກໍຄື ປາຍເມັດເຂົ້າ ເຊິ່ງເປັນສ່ວນທີ່ຈະງອກອອກ ແລະ ຈະເລີນເຕີບໂຕຂຶ້ນເປັນຕົ້ນອ່ອນ ປາຍເມັດເຂົ້ານີ້ຈະມີວິຕາມິນ B ວິຕາມິນ C ແລະ ແຮ່ທາດຫຼາຍຊະນິດ ນອກຈາກນີ້ກໍຍັງປະກອບ ດ້ວຍເສັ້ນໃຍອາຫານເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ພາກສ່ວນທີ 3 ກໍຄື ເມັດເຂົ້າ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ມີຄາໂບໄຮເດຣດ ຫຼື ແປ້ງເປັນຕົ້ນ ແຕ່ຈະມີໂປຣຕີນ ໄຂມັນ ແລະ ແຮ່ທາດອື່ນໆໃນປະລິມານນ້ອຍ ເພາະສະນັ້ນ ທ່ ານຜູ້ຟັງ ເມື່ອໂຮງສີເຂົ້າ ສີເຂົ້າຈົນຂາວ ກໍປານກັບວ່າໄດ້ສີເອົາສ່ວນສຳຄັນທີ່ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ອອກໄປໝົດ ເປັນຕາເສຍດາຍແມ່ນບໍທ່ານຜູ້ຟັງ ເພາະວ່າຄຸນຄ່າຂອງອາຫານເຫຼົ່ານັ້ນໄປປົນກັບ ແກບ ຫຼື ຮຳອ່ອນ ເຊິ່ງຄົນເຮົາເອົາໄປເປັນອາຫານຂອງສັດ ເພາະສະນັ້ນ ເມື່ອເຮົາສີເຂົ້າ ເຮົາບໍ່ຄວນສີເຂົ້າຈົນຂາວ ເພາະວ່າຈະເສຍຄຸນປະໂຫຍດ ສິ່ງທີ່ສູນເສຍໄປນັ້ນປະກອບດ້ວຍສານອາຫານຫຼາຍຢ່ າງ ທີ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຖ້າເຮົາຂາດສານອາຫານທີ່ກ່າວມານີ້ ກໍເທົ່າກັບວ່າຂາດສານອາຫານທີ່ສຳຄັນ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າຄົນເຮົາເປັນໂລກຈັງ ມຶນຕາມແຂນຕາມຂາ ປວດຕາມຂໍ້ ຜິ ວບໍ່ງາມເປັນທຳມະຊາດ ເພາະກິນແຕ່ເຂົ້າຂາວທີ່ສີເອົາສານອາຫານອອກໄປໝົດແລ້ວ ຖ້າເຮົາຢາກໄດ້ສານອາຫານທີ່ຄົບຖ້ວນຈາກເມັດເຂົ້າ ເຮົາຄວນສີເຂົ້າແບບບໍ່ຂັດສີຫຼາຍເກີນໄປ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແນະນຳວ່າ ເຮົາຄວນກິນເຂົ້າທີ່ມີສານອາຫານສູງ ຫຼື ກິນເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ເພາະມີສານອາຫານສູງຄືກັນ ບາງທ່ານອາດຈະຖາມວ່າ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານນັ້ນດີກວ່າເຂົ້າຂາວ ຫຼື ບໍ ຂໍຍົກຕົວຢ່າງງ່າຍໆໃຫ້ ທ່ານເຫັນວ່າ ເຂົ້າຂາວ 100 ກຣາມ ຈະມີເສັ້ນໃຍຢູ່ 0.2 ຫາ 0.8 ກຣາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຖ້າເປັນເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ ຈະມີເສັ້ນໃຍ 3.4 ຫາ 4 ກຣາມພຸ້ນ ເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານມີສານອາຫານຫຼາຍກວ່າເຂົ້າຂາວ 5 ເທື່ອ ຖ້າຢາກ ໄດ້ເສັ້ນໃຍອາຫານທີ່ພຽງພໍ ທ່ານຕ້ອງກິນເຂົ້າຂາວໃຫ້ຫຼາຍເປັນ 5 ເທົ່າ ຈຶ່ງຈະເທົ່າກັບການກິນເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານ 1 ເທື່ອ ຖ້າພວກເຮົາກິນແບບນີ້ ອາດຈະໄດ້ຮັບສານອາຫານເຕັມສ່ວນຊ້າເກີນໄປ ຍິ່ງກ ວ່ານັ້ນ ສຳລັບຄົນທີ່ມັກກິນເຂົ້າໜຽວທີ່ຖືກສີຂາວໆໄປເບີດແລ້ວ ຖ້າບໍ່ກິນຜັກຫຼາຍ ເຂົ້າໜຽວທີ່ຂາວນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈັບກະເພາະ ແລະ ຍຶ່ງທ້ອງ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງກິນຜັກໃຫ້ຫຼາຍ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະບອ ກໃຫ້ທ່ານຮູ້ວ່າ ເມື່ອໂຮງສີສີເຂົ້າຈົນຂາວແລ້ວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າສູນເສຍອາຫານທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຮ່າງກາຍຂອງເຮົາຫຼາຍຊະນິດ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ວິຕາມິນ B1 B2 B3 B6 ແຄຊຽມ ຟົສຟໍຣັສ ທອງແດງ ເຫຼັກ ເສັ້ນໃຍອາ ຫານ ແລະ ວິຕາມິນ B ໂອ ຈັ່ງແມ່ນຫຼາຍແທ້ເນາະ ທ່ານຜູ້ຟັງ ມີບາງທ່ານອາດຈະບອກວ່າ ຖ້າຈັ່ງຊັ້ນ ເຮົາຄວນກິນເຂົ້າທີ່ເພີ່ມສານອາຫານດີບໍ່ ເຮັດແບບນີ້ກໍຄືກັບວ່າເຮົາກິນອາຫານມືສອງ ຄັນຊັ້ນ ເປັນຫຍັງເ ຮົາບໍ່ກິນເຂົ້າຈ້າວສີນ້ຳຕານເລີຍ ບາງທ່ານກໍບອກວ່າ ໂຕມອດມັກຈະມາກິນເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານ ເມື່ອເຮົາປະໄວ້ດົນໆ ແລະ ຮ້ານຄ້າຕາມບ້ານກໍບໍ່ຂາຍເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານຫຼາຍປານໃດ ເພາະວ່າບໍ່ສາມາ ດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ນັ້ນກໍສະແດງວ່າໂຕມອດສະຫຼາດ ເພາະມັນຮູ້ວ່າເຂົ້າແບບໃດມີທາດບຳລຸງລ້ຽງຫຼາຍ ໂຕມອດຮູ້ວ່າເຂົ້າຂາວບໍ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຫຼາຍ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງບໍ່ມັກກິນ ທາງທີ່ດີກໍຄື ເຮົາຄວນຮັກສາເຂົ້າເ ຈົ້າສີນ້ຳຕານ ໂດຍການໃສ່ໃນພາຊະນະທີ່ອາກາດເຂົ້າບໍ່ໄດ້ ຖ້າໃສ່ຕູ້ເຢັນໄດ້ກໍຍິ່ງດີ ຫຼື ຖ້າຊື້ເຂົ້າທີ່ໃສ່ຖົງກໍຄວນປຸງແຕ່ງໃຫ້ໄວ ຖ້າຫາກທ່ານມີເຂົ້າຢູ່ໃນເລົ້າກໍຍິ່ງດີ ທ່ານກໍສາມາດສີໃຫ້ພໍກິນ ຢ່າເກັບໄວ້ດົ ນຫຼາຍ ດຽວນີ້ຜູ້ຜະລິດອາຫານຫຼາຍຄົນເອົາໃຈໃສ່ລູກຄ້າໂດຍການເອົາ ເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານມາເຮັດເປັນເສັ້ນເຝີ ເສັ້ນເຂົ້າປຸ້ນ ແລະ ເສັ້ນໝີ່ ແລະ ອີກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງເຂົ້າເຈົ້າ ສີນ້ຳຕານ ແລະ ນີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮັບສານອາຫານຈາກເຂົ້າເຈົ້າສີນ້ຳຕານຫຼາຍຂຶ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນຳອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າ ກ່ອນທີ່ເຮົາຈະໜຶ້ງເຂົ້າ ຫຼື ຫຸງເຂົ້າ ຕ້ອງຊາວນ້ຳ ແລ້ວເອົານ້ຳຈາກການຊ າວເຂົ້ານັ້ນມາດື່ມ ນັ້ນແຫຼະຄືຄຸນຄ່າທາງດ້ານອາຫານ ເອົາລະ ສຳລັບມື້ນີ້ເວລາຂອງເຮົາກໍໝົດລົງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ສະບາຍດີ
ທ່ານນາງປາດຖະໜາ ໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີ ນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR ຖ້າຫາກທ່ານມີຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ຫຼື ການຕິຊົມອັນໃດ ກໍຂໍໃຫ້ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາໄດ້ເນ າະ ສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ 798 Thompson Road Singapore 298186

ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງທຸກໆທ່ານ ມາພົບກັນອີກແລ້ວໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີເລື່ອງທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງພຣະເຢຊູມາເລົ່າສູ່ທ່ານຟັງອີກຕາມເຄີຍ ທຸກມື້ນີ້ ເມື່ອເຮົາເຫັນຂ່າວທາງໜ້າໜັງສືພິມ ເບິ່ ງ ຫຼື ຟັງຈາກໂທລະທັດ ກໍມັກຈະໄດ້ເຫັນ ແລະ ໄດ້ຍິນຂ່າວກ່ຽວກັບສະຖານະການທາງດ້ານທຳມະຊາດຂອງໂລກ ໂດຍສະເພາະ ສະພາບໂລກຮ້ອນ ຊຶ່ງເປັນຜົນກະທົບຕໍ່ລະດູການຂອງໂລກ ບາງບ່ອນກະແຫ້ ງແລ້ງ ບາງບ່ອນກະນ້ຳຖ້ວມ ແລະ ເຫດການອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ ມີສຽງເຕືອນຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານວ່າ ໂລກກຳລັງຈະປະເຊີນໜ້າກັບໄພພິບັດທີ່ເປັນຕາໜ້າຢ້ານ ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນເຫຼົ່ານີ້ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼ າຍຖາມກັນວ່າ ໃຜຊິຊ່ວຍເຮົາໄດ້ແດ່ ເຫດການນີ້ຄືກັນກັບເມື່ອສະໄໝກ່ອນນ້ຳຖ້ວມໂລກ ຄົນໃນເວລານັ້ນບໍ່ເຊື່ອວ່ານ້ຳຊິຖ້ວມໂລກ ຄືກັບສະໄໝນີ້ທີ່ຄົນບໍ່ເຊື່ອວ່າໂລກຈະປະສົບກັບໄພພິບັດອັນໃຫຍ່ຫຼວງໃນ ອະນາຄົດ ຄົນ ແລະ ສັດລອດພົ້ນຈາກໄພພິບັດນ້ຳຖ້ວມໃນສະໄໝນັ້ນ ກໍເພາະເຮືອຂອງຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ຊື່ວ່າໂນອາ ໄດ້ຊ່ວຍຊີວິດຂອງພວກເຂົາເອົາໄວ້ ເປັນຕາໜ້າເສຍດາຍ ຄົນທີ່ລອດຈາກນ້ຳຖ້ວມມີພຽງແຕ່ ໂນອາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງເຂົາເທົ່ານັ້ນ ຄົນອື່ນໆ ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຂົາຮູ້ວ່ານ້ຳອາດຈະຖ້ວມໂລກ ແຕ່ເຂົາບໍ່ຍອມຕັດສິນໃຈຂຶ້ນເຮືອ ໃນທີ່ສຸດ ພວກເຂົາກໍໜີນ້ຳຖ້ວມບໍ່ທັນ ຈຶ່ງຕ້ອງເສຍຊີວິດໄປທັງໝົດ ທ່ານຜູ້ ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ການຊ່ວຍເຫຼືອຊີວິດຂອງຄົນ ແລະ ສັດຂອງໂນອານັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງໄພພິບັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກັບໂລກນີ້ໃນມື້ສຸດທ້າຍ ມື້ນີ້ບໍ່ມີເຮືອຂອງໂນອາອີກແລ້ວ ແຕ່ວ່າເຮົາຈະມີ ຜູ້ໜຶ່ງ ຊຶ່ງຈະເປັນຄືກັນກັບເຮືອທີ່ຈະມາພາມະນຸດທຸກຄົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກໂລກແຫ່ງຄວາມບາບ ນັ້ນກໍຄືພຣະເຢຊູ ຄຳວ່າເຢຊູ ເປັນຊື່ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ ຜູ້ຊ່ວຍ ພຣະອົງເປັນພຣະບຸດຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ລົງມາເ ກີດເປັນມະນຸດເມື່ອ 2,000 ປີທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ປະເທດອິດສະຣາເອວໃນປັດຈຸບັນ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ຮູ້ຈັກພຣະອົງ ກໍຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຜູ້ທີ່ສົ່ງເຮົາມາ ຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອໃນພຣະອົງ ກໍເທົ່າກັບເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າເຊັ່ນ ດຽວກັນ ເພາະພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ ດັ່ງນັ້ນ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດເຮັດການອັດສະຈັນຊ່ວຍເຫຼືອເຮົາໄດ້ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວອີກວ່າ ທາງນັ້ນເປັນຄວາມຈິງ ແລະ ເປັນຊີວິດ ເຫດທີ່ພຣະເຢຊູສາມາດຊ່ວ ຍພວກເຮົາທຸກຄົນໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍໄດ້ ກໍເພາະພຣະອົງໄດ້ເອົາຊະນະຄວາມຕາຍມາແລ້ວເມື່ອ 2,000 ປີຜ່ານມາ ເຖິງແມ່ນວ່າພຣະອົງຈະຕາຍຢູ່ເທິງໄມ້ກາງແຂນແລ້ວ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຊົງຟື້ນຄືນມ າຈາກຄວາມຕາຍອີກເທື່ອໜຶ່ງ ຈາກນັ້ນພຣະເຢຊູຊົງຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນນະສະຖານ ຜູ້ທີ່ສາມາດເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໄດ້ ກໍສາມາດຊ່ວຍເຮົາໃຫ້ລອດພົ້ນຈາກຄວາມຕາຍໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຣະເຢຊູອົງນີ້ແ ຫຼະ ຄືຜູ້ດຽວທີ່ກ້າເວົ້າວ່າ ພຣະອົງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວ ແລະ ຄືນຊີບ ແລະ ມີຊີວິດຢູ່ບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ ແລະ ບໍ່ມີມື້ຕາຍ ພຣະອົງຊົງເອົາຊະນະຄວາມຕາຍໄດ້ ເພາະເຫດນີ້ ພຣະອົງຈຶ່ງສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອທຸກຄົນໄດ້ ພຣະອົ ງກ່າວວ່າ ຜູ້ໃດທີ່ເຊື່ອພຣະອົງຈະບໍ່ຕາຍຕະຫຼອດໄປ ເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ພຣະອົງກັບມາທີ່ໂລກນີ້ອີກເປັນຄັ້ງທີສອງ ຄົນເຫຼົ່ານັ້ນຈະຟື້ນຄືນມາອີກ ນີ້ຄືຫົວໃຈເປັນແກ່ນແຫ່ງຄວາມເຊື່ອຂອງສາສະໜາຄຣິສຕຽ ນ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຍິນເລື່ອງອີສະເຕີນີ້ຢູ່ສະເໝີ ເປັນປະຈຳຢູ່ທຸກໆປີ ເພາະເປັນມື້ແຫ່ງຄວາມຊົງຈຳເຖິງການທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ຟື້ນຄືນຊີບ ຫຼັງຈາກທີ່ພຣະອົງໄດ້ຕາຍໄປແລ້ວໄດ້ 3 ມື້ ສາວົກຄົນໜຶ່ງຂອງພຣະເຢຊູໄ ດ້ກ່າວວ່າ ສັດຕູຕົວສຸດທ້າຍທີ່ພຣະອົງໄດ້ທຳລາຍຄືຄວາມຕາຍ ທ່ານບອກວ່າ ເຫຼັກໃນຂອງຄວາມຕາຍຄືຄວາມບາບ ເຫຼັກໃນຕົວນີ້ໄດ້ຖືກຖອນອອກໄປແລ້ວ ຄືກັນກັບເຜິ້ງເວລາທີ່ມັນຕອດຄົນ ເມື່ອໄລຂອງມັ ນຖືກຖອນອອກໄປແລ້ວ ອີກບໍ່ດົນມັນກໍຄົງຈະຕ້ອງຕາຍ ໄລຂອງຄວາມບາບຄືຄວາມຕາຍ ໄດ້ຖືກພຣະເຢຊູຖອນອອກໄປແລ້ວ ພຣະອົງຈຶ່ງກ້າເວົ້າໄດ້ວ່າເປັນເຈົ້າແຫ່ງຊີວິດຢ່າງແທ້ຈິງ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ຮັກແພງ ດ້ວຍເຫດນີ້ແຫຼະ ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເວົ້າວ່າ ບໍ່ມີຜູ້ໃດເຂົ້າເຖິງພຣະເຈົ້າ ເຂົ້າເຖິງຊີວິດທີ່ເປັນນິລັນໄດ້ ນອກຈາກຜ່ານທາງພຣະເຢຊູເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ສຳລັບຄຣິສຕຽນແລ້ວ ຄວາມຕາຍເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊີວິດ ເ ມື່ອເຮົາຕາຍໄປແລ້ວຈະຟື້ນຂຶ້ນມາມີຊີວິດອີກໃໝ່ອີກເທື່ອໜຶ່ງ ເມື່ອພຣະເຢຊູກັບມາຮັບເອົາພວກເຮົາທີ່ເປັນທີ່ຮັກຂອງພຣະອົງ ພຣະອົງຈະພາພວກເຮົາຂຶ້ນໄປສູ່ສະຫວັນນະສະຖານ ຟັງເບິ່ງແລ້ວບໍ່ເປັນຕ າໜ້າເຊື່ອຖືເນາະພີ່ນ້ອງເນາະ ວ່າມັນຈະເປັນໄປໄດ້ ມັນກໍຄືກັບສະໄໝທີ່ນ້ຳຖ້ວມໂລກນັ້ນແຫຼະ ທີ່ທ່ານໄດ້ຟັງຈາກເລື່ອງຈິງຈາກພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີນັ້ນແຫຼະ ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ມັນກໍບໍ່ໜ້າເຊື່ອວ່ານ້ຳຈະຖ້ວ ມໂລກໄດ້ ແຕ່ມັນກໍເປັນໄປແລ້ວ ໂລກຂອງເຮົາໄດ້ຖືກນ້ຳຖ້ວມ ເພາະຄວາມບາບທີ່ມະນຸດໄດ້ເຮັດນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນແຫຼະ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງລົງໂທດຄົມ ຄົນບາບ ດັ່ງນັ້ນແຫຼະ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງລົງໂທດຄົນບາບ ແລະ ເມື່ອພຣ ະເຈົ້າກັບມາອີກ ພຣະອົງຈະທຳລາຍໂລກນີ້ດ້ວຍໄຟ ຄົນທີ່ເຊື່ອໃນຄຳສອນຂອງພຣະອົງ ແລະ ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະອົງຜູ້ຊົງເປັນຫົນທາງດຽວທີ່ນຳພາພວກເຮົາໄປສູ່ຄວາມລອດໄດ້ ຫາກທ່ານຢ າກຮູ້ເລື່ອງຂອງພຣະເຢຊູຫຼາຍຂຶ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານໄດ້ຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາຍັງລາຍການຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຂໍບົດຮຽນພົບແລ້ວຈາກພວກເຮົາໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ເຄົາລົບ ເມື່ອມາຮອດຕອນນີ້ ເວລາຂອງພວກເ ຮົາກໍໝົດລົງອີກແລ້ວ ພົບກັນໃໝ່ໃນໂອກາດໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພຣະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສ ະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອັດເວນຕິສສາກົນ AWR
ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມ ເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸ ຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ
ຫາກທ່ານຜູ້ຟັງມີຂໍ້ຄິດເຫັນປະການໃດ ກ່ຽວກັບລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ພວກເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ຫຼື ຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງທາງລາຍການຂອງເຮົາ ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານຜູ້ຟັງຂຽນຈົດໝາຍມາທີ່ລາຍກ ານຂອງເຮົາໄດ້ ພວກເຮົາຍິນດີທີ່ຈະຕອບຈົດໝາຍຂອງທ່ານທຸກໆສະບັບເນາະ
ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງສົ່ງມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້ ລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດ

a w r . o r g
ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການວິຖີແຫ່ງຊີວິດໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງ ກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວໆຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າທ້າວສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້ານາງພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອ ນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າສະບາຍດີ ສະບາຍດີ